ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນສູ່ອາກາດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕິດຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ Iskander S-400 ຢູ່ເຂດຄາລິນິນກຣາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກ າງປະເທດໂປແລນ ແລະ ລິທົວເນຍ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງອົງການເນໂຕ ໃກ້ເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນ ສະຫະລັດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟແຫ່ງໃໝ່ ໃນປະເທດໂຣເມເນຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປະເທດໂປແລນ ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟນີ້ໄດ້ລະເມີດສົນທິສັ ນຍາປີ 1987 ກັບສະຫະລັດ ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມ ເຊິ່ງພຸດທະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານ ປີເຕີ ແອລຊອຟ ສາດສະດາຈານດ້ານຄວາມປອດໄພສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອາວຸດຊະນິດໃໝ່ໄປເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຂົ າເຈົ້າ ຣັດເຊຍມີແຜນການທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍລູກສອນໄຟທີ່ສາມາດຕິດຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ໄປເຂດຄາລິນິນກຣາດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໃໝ່ອີ່ຫຍັງ ດັ່ງນັ້ນການເລືອກເວລາປະກາດໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ແມ່ນມີຈຸດ ປະສົງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງມັນ The Kremlin is trying to test
the new president and this is the best time to do it ທ່ານ ແອລຊອຟ ກ່າວວ່າ ວັງເຄຣມລິນແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະທົດສອບປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງເຮົາ ແລະ ຍາມນີ້ກໍແມ່ນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດມັນ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາກ ານປ່ຽນແປງລັດຖະບານນີ້ ແທ້ຈິງແລ້ວ ສິ່ງດຽວກັນນີ້ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2008 ເມື່ອທ່ານ ໂອບາມາ ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ອົງການນາໂຕໄດ້ທຳການຊ້ອມຮົບທາງທະຫານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະເທດ ໂປແລນ ແລະ ບັນດາປະເທດເຂດທະເລບານຕິກໃນຕົ້ນປີນີ້ ໃນການສະແດງເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວໃນບັນດາປະເທດພວກນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ ໂດ ນັລ ທຣຳ ອາດຈະໄປປ່ຽນແປງມັນ I think NATO is great but it's got to be modernized and and countries that we're protecting have to pay ທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອົງການນາໂຕແມ່ນດີຫຼາຍ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາ ກໃຫ້ມັນມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປົກປ້ອງຢູ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານ ເບັນ ຄາດິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະປະຕິບັດການເ ພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມພັນທະມິດນາໂຕ We have the responsibility to set the guidelines and I'm hopeful that President Trump will get from ທ່ານ ຄາດິນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຈັດຕັ້ງແນວທາງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າປະທານາທິບໍດີ ໂດ ນັລ ທຣຳ ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີຈາກສອງພັກການເມືອງໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ປະເພດຂອງທິດທາງບ່ອນທີ່ອາເມລິກາຈະຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນການປົກປ້ອງຄຸນຄ່າທີ່ມີຄວາມສຳ ຄັນຕໍ່ອາເມລິກາໃນທົ່ວໂລກ ທ່ານແອລຊອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດລິທົວເນຍ ເຊິ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບເຂດຄາລິນິນກຣາດຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມີໂອກາດຫຍັງ ນະຄອນຫຼວງວິລນຽສ ແມ່ນກຳລັ ງເພີ່ມຄວາມກຽມພ້ອມທາງທະຫານຂອງປະເທດ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ມີ 75 ໜ້າ ດ້ວຍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະປະຕິບັດໃນກໍລະນີມີການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ ການໂຈມຕີໃສ່ສະມາຊິກຂອງອົງການນາໂຕ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ In the Baltic states there is really no reason uh for Putin right now to take any part say ທ່ານແອລຊອຟ ກ່າວວ່າ ໃນບັນດາປະເທດທະເລເຂດບານຕິກ ໃນຕອນ ນີ້ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນແທ້ໆ ສຳລັບທ່ານປູຕິນ ທີ່ຈະເຂົ້າຍຶດເອົາພາກສ່ວນໃດ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃດໆຂອງປະເທດເຂດທະເລບານຕິກ ຫຼື ຮຸກຮານປະເທດໃນເຂດທະເລບານຕິກໃດໜຶ່ງ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານແອ ລຊອຟ ກ່າວວ່າ ມົສກູອາດຂະຫຍາຍການແຊກແຊງເຂົ້າໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າຈະມີການສ້າງສາຍສຳພັນຄັ້ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງ ການປົກຄອງປະເທດຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ເພາະວ່າ ດັ່ງກັບທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີອຳນາດຈາກທັງສອງຝ່າຍ ຢາກຈະຮັກສາສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນໄວ້ ພຸດທະສອນ ດວງພູມີ VOA